ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ການສຶກສາຂັ້ນສາກົນນານາຊາດເບິ່ງຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ຮູ້ເຫັນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການປິ່ນປົວໂດຍໃຊ້ ເຊື້ອຮໍໂມນ ມີສາຍຜູກພັນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເ ປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ສຳລັບຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ການປິ່ນປົວໂດຍໃຊ້ເຊື້ອຮໍໂມນ ແມ່ນເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມຢູ່ໃນຂັ້ນ 6.3 ເປີເຊັນ ນີ້ກະໂດດຂຶ້ນໄປເປັນ 8.3 ເປີເຊັນ ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ໃຊ້ເຊື້ອຮໍໂມນເປັນໄລຍະ 5 ປີ ການເຫວັນນັ້ນຢັ້ງຢືນການສຶກສາເບິ່ງຂອງຄາວກ່ອນນີ້ ທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມັນມີສາຍຜູກພັນກັນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວໂດຍການໃຊ້ເຊື້ອຮໍໂມນ ແລະ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາອັນໜຶ່ງໄວ້ໃນໜັງ ສື The Lancet ນຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກການສຶກສາເບິ່ງ 58 ອັນ ແລະ ມອງເບິ່ງຜູ້ຍິງທັງຫຼາຍຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ໃຊ້ເຊື້ອຮໍໂມນເປັນໄລຍະ 5 ປີ ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມທະວີຂຶ້ນໄ ປຢູ່ໃນລະດັບ 8.3 ເປີເຊັນ ທີ່ຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ໃຊ້ເຊື້ອຮໍໂມນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 6.3 ເປີເຊັນ ທ່ານ ຈີໂນ ພີໂກຣາໂຣ ເປັນອະນຸສາດສະດາຈານ Obstetrics and Gynecology ຄືອະນຸສາດສະດາຈານດ້ານແພດເດັກ ແລະ ຕຳແຍ ແລະ ລະບົບການຈະເ ລີນພັນຂອງຜູ້ຍິງ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of Queensland ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ

ການເຫວັນກ່ຽວກັບມະເຮັງເຕົ້ານົມນັ້ນ ຕ້ອງຖືກເກັບໄວ້ເປັນແນວຄິດ ທີ່ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ການປິ່ນປົວອາການຕ່າງໆ ໂດຍການໃຊ້ເຊື້ອຮໍໂມນ ເປັນວິທີການທີ່ມີໄວ້ໃຫ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຜົນທີ່ສຸດ ທີ່ກໍເປັນການປົກປ້ອງ ຜູ້ຍິງຈາກ osteoporosis ໂລກກະດູກຜ່ອຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່

ເວົ້າສັ້ນໆແລ້ວ ທັງໝົດນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ການໃຊ້ເຊື້ອຮໍໂມນປິ່ນປົວບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ ໄວທອງ ແມ່ນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເ ອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ